ໂດຍຕົວອັກສອນທຳອິດຄືອັກສອນ N ໝາຍເຖິງອາຫານ ອາຫານທີ່ເຮົາກິນທຸກມື້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າເຖິງສັດຕູຕົວຮ້າຍກາດຂອງສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຫານຄື ໄ ຂມັນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສ້າງຂຶ້ນມາ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງໄດ້ຮັບຄໍເລສເຕີຣໍຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີແລ້ວວ່າ ການໄດ້ຮັບໄຂມັນຄໍ ເລສເຕີຣໍຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ບໍ່ຮູ້ໄຂມັນຊະນິດນີ້ ໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມັນຢູ່ຕາມຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ແລະ ຈະສ້າງບັນຫ າຖ້າຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ ອາຫານຊະນິດໃດມີຄໍເລສເຕີຣໍສູງ ສະໝອງຂອງສັດ 100 ກຣາມ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 2,000 ມິນລີກຣາມ ໄຂ່ແດງ 6 ໜ່ວຍ 1,500 ມິນລີກຣາມ ໝາກໄຂ່ຫຼັງສັດ 375 ມິນລີກຣາມ ຕັບ 300 ມິນລີກຣາມ ຫ ອຍ 200 ມິນລີກຣາມ ກຸ້ງໃຫຍ່ 200 ມິນລີກຣາມ ກະປູ 125 ມິນລີກຣາມ ເນີຍແຫຼວ 250 ມິນລີກຣາມ ເນີຍແຂງ 100 ມິນລີກຣາມ ນ້ຳມັນໝູ 95 ມິນລີກຣາມ ຊີ້ນງົວ ຊີ້ນປາ ແລະ ຊີ້ນໝູ 100 ກຣາມ ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຊະນິດລະ 70 ມິນລີກຣາມ ໄກ່ 60 ມິນລີກຣາມ ກະແລມ 45 ມິນລີກຣາມ ສ່ວນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍຕ່ຳໄດ້ແກ່ ນົມສົດ ມີຄໍເລສເຕີຣໍ 11 ມິນລີກຣາມ ນົມປົນນ້ຳມັນເນີຍ 3 ມິນລີກຣາມ ໄຂ່ຂາວ ເມັດເຂົ້າຕ່າງໆ ໝາກຖົ່ວດິນ ແລະ ຜັກ ບໍ່ມີໄຂ ມັນຄໍເລສເຕີຣໍ ຈາກການທົດລອງຂອງທ່ານແພດ CB Taylor ແຫ່ງໂຮງໝໍທະຫານຜ່ານເສິກ ເມືອງ Albany ລັດ Texas ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄົ້ນພົບວ່າ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍ ເມື່ອເກີດການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ ເມື່ອເກາະຕິດຕາມ ຜະໜັງເສັ້ນເລືອດແດງ ຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຂອງເສັ້ນເລືອດແດງຖືກທຳລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບ ຈາກການທົດລອງພົບວ່າ ເມື່ອເຮົາຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍໄວ້ດົ ນ ຈະມີການ ອອກຊີໄດເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າມີຢູ່ໃນອາຫານຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ ນ້ຳມັນໝູ ເນີຍແຂງ ແປ້ງແພນເຄັກປະສົມໄຂ່ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອເກັບຮັກສາໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນໄວ້ດົນ ນ້ຳມັນຈະມີກິ່ນເ ໝັນ ເພາະໂມເລກຸນຂອງນ້ຳມັນມີການປ່ຽນສະພາບ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີນ້ຳມັນປະສົມທັນທີຫຼັງຈາກການປຸງແຕ່ງສຸກແລ້ວ ເພາະເມື່ອຈືນ ຫຼື ແຕ່ງປະໄວ້ດົນ ໄຂມັນໂຄເລ ສເຕີຣອລຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນນຳເອົານ້ຳມັນເກົ່າມາປຸງແຕ່ງອາຫານອີກ ເພາະຈະເກີດມີປະຕິກິລິຍາອອກຊີເດຊັນຈາກຄວາມຮ້ອນ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປຈະເປັນອັນຕະລາຍ ເພາະເປັ ນສານທີ່ພາໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ສະນັ້ນ ໃນບາງປະເທດຈຶ່ງມີການຮັບຊື້ເອົານ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອນຳໄປຜະລິດເປັນນ້ຳມັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຢາກຖາມວ່າ ເມື່ອເສັ້ນເລືອດຂອງຜູ້ທີ່ກິນໄຂມັນ ຫຼາຍມີການແຂງໂຕ ເຮົາຈະມີວິທີແກ້ໄຂບໍ ຄຳຕອບກໍຄື ມີ ຈາກການສຶກສາຂອງທ່ານແພດ Dean Ornish ພົບວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບ ຈຳນວນ 50 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການວິໄຈ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເມື່ອບຳບັດໂດຍວິທີທຳມະຊາດ ໂດຍການບໍ່ສູບຢາ ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍທຸກມື້ ແລ້ວແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 50 ຄົນນັ້ນອອກເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 25 ຄົນ ກຸ່ມທຳອິດໃຫ້ກິນແຕ່ອາຫານເຈທີ່ມີໄຂມັນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍ່ມື້ ກຸ່ມທີ 2 ກິນອາຫານທີ່ສະມາຄົມໂລກຫົວໃຈຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາແນະນຳ ມີໄຂມັນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ອາຫານທັງສອງກຸ່ມນີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອລເກີນ 300 ມິນລີກຣາມ ຕາມຜົນການວິໄຈພົບວ່ າ ຕາມຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈ ມີໄຂມັນໂຄເລສເຕີຣອລຫຼຸດລົງເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ການຕີບຂອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈກໍຫຼຸດລົງ ສ່ວນກຸ່ມທີ 2 ພົບວ່າ ລະດັບໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອລຍັງຄືເກົ່າ ສະພາບກ ານຕີບຂອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານເຈມີສຸຂະພາບດີກວ່າ ບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້ໄດ້ງ່າຍ ເຮົາຈະຕ້ອງລະວັງບໍ່ກິນໄຂມັນສັດ ເພາະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ກິນໄຂມັນຕາມທຳມະຊາດ ເຮົາສາມາດຫາໄດ້ຈາກຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ຫຼື ໃຊ້ນ້ຳມັນໂດຍການຫຼີກລ້ຽງນ້ຳມັນທີ່ຜ່ານຄວາມຮ້ອນສູງ ເຖິງວ່າຈະເປັນນ້ຳມັນພືດ ແຕ່ກໍຍັງເປັນອັນຕະລ າຍຖ້າຜ່ານຄວາມຮ້ອນສູງ ດັ່ງນັ້ນ ຄວນໃຊ້ນ້ຳມັນໃນປະລິມານທີ່ນ້ອຍຈະດີກວ່າ ຢ່າລືມວ່າໄຂມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ໃຫ້ເລືອກແລະລະວັງເອົາເອງ ເພາະວ່າຄວາມຕຸ້ຍເປັນທີ່ມາຂອງໂລກພະ ຍາດຫຼາຍຊະນິດ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາພຽງເທົ່ານີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານເຊີນຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການ ຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະກໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອ ງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວ າມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ການທີ່ຊີວິດຄົນຄົນໜຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກນີ້ໄດ້ນັ້ນ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ຈາກໄຂ່ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຈຳນວນນັບລ້ານຕົວ ແຕ່ກໍມີຕົວດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໄປສູ່ໃນຮັ ງໄຂ່ຂອງຜູ້ຍິງໄດ້ ຈາກນັ້ນມັນຈຶ່ງຝັງໂຕ ແລະ ກໍ່ຮ່າງສ້າງໂຕຂຶ້ນມາເປັນທາລົກ ຫຼື ເອີ້ນວ່າເດັກນ້ອຍ ຈົນເວລາຜ່ານໄປດົນເຖິງກັບເກົ້າເດືອນ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ທາລົກນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມືນຕາອອກມາເບິ່ງໂລກ ຈາກນັ້ ນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຄັບປະຄອງຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ທາລົກນັ້ນຈະຄ່ອຍເຕີບໂຕຂຶ້ນມາ ແລະ ກໍຄ່ອຍເຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຊີວິດຄົນເຮົາຈຶ່ງມີຄ່າຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແ ລະ ກໍເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າຂອງຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ມີຄົນຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຖືກຂ້າຕາຍ ໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ມີສ່ວນຮູ້ເຫັນ ຫຼື ບາງເທື່ອອາດຈະຖືກລູກຫຼົງ ບາ ງຄົນເກີດຈາກຄວາມອິດສາ ຄວາມແຄ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນເລື່ອງໜ້າເສຍໃຈທັງສິ້ນ ການທຳລາຍຊີວິດເພື່ອນມະນຸດເປັນຜົນມາຈາກຄວາມບາບ ຄວາມຊົ່ວທີ່ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງແລກໃນໂລກ ໂດຍຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຜູ້ໄ ດ້ກາຍມາເປັນຄາຕະກອນຄົນແລກຂອງໂລກ ເຂົາຄືຄາອິນ ຫຼື ເຄນ ນັ້ນເອງ ເລື່ອງລາວຄວາມເປັນມາເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນ ເຂົາກໍເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນ ຄວາມເສຍ ໃຈ ຄາອິນເປັນລູກຊາຍຄົນແລກຂອງອາດັມ ແລະ ເອວາ ມະນຸດຄູ່ແລກຂອງໂລກ ຜູ້ເປັນທີ່ຫວັງ ແລະ ລໍຄອຍຂອງພໍ່ແມ່ ເພາະຄຳສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ແກ່ມະນຸດໄວ້ວ່າ ອີກວັນໜຶ່ງລູກຫຼານຂອງເຂົາຈະເປັ ນຜູ້ມາໄຖ່ເຂົາເອງ ອາດັມ ແລະ ເອວາຕ່າງກັນຍິນດີ ແລະ ຄິດວ່າ ເຂົາຈະໄດ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບຄວາມເສື່ອມໃນທຸກດ້ານຂອງຊີວິດ ແລະ ໄດ້ກັບໄປມີຊີວິດ ທີ່ບໍ່ຕາຍເປັນ ເໝືອນກັບທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງເ ຂົາໄວ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນແລກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ແທນທີ່ເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ ເຂົາຫວັງຈະເປັນຜູ້ໄຖ່ພໍ່ແມ່ນັ້ນ ແຕ່ກັບກາຍເປັນຄາຕະກອນຄົນແລກຂອງໂລກ ເລື່ອງລາວອັນໜ້າເສົ້ານີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄາອິນ ແລະ ອາເບ ວ ນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ ຈະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາເພື່ອລົບລ້າງຄວາມບາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງໄດ້ກຳນົດວ່າ ຈະຕ້ອງເປັນລູກແກະ ເພາະຊີວິດຕ້ອງແລກດ້ວຍຊີວິດ ເມື່ອເຖິງເວລາຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະເຈົ້າ ຄາ ອິນ ຊຶ່ງມີອາຊີບເປັນຊາວສວນຊາວນາເໝືອນກັບພໍ່ຂອງເຂົາ ເຂົາກໍໄດ້ນຳເອົາພືດຜັກ ທີ່ດີທີ່ສຸດມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ ສ່ວນອາເບັນໄດ້ນຳເອົາລູກແກະຂອງເຂົາທີ່ລ້ຽງໄວ້ມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ ພຣະອົ ງຊົງຮັບເອົາຂອງຖວາຍຂອງອາເບັນ ແຕ່ຄາອິນເຊິ່ງຂັດຂືນບໍ່ໄດ້ນຳເອົາສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໄວ້ມາຖວາຍ ຈຶ່ງເປັນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບ ຄວາມສຳຄັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ຂອງຖວາຍນັ້ນ ແຕ່ຢູ່ທີ່ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງຄາ ອິນ ເຂົາຂັດຂືນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມີພຣະປະສົງເພື່ອຕົວຂອງເຂົາເອງນັ້ນ ຄາອິນຈຶ່ງມີຄວາມອິດສານ້ອງຂອງເຂົາ ຄາອິນຈຶ່ງຄຽດແຄ້ນຫາທາງທຳຮ້າຍນ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງ ເຂົາຈຶ່ງວາງແຜນຊວນນ້ອ ງຊາຍຂອງເຂົາອອກໄປທີ່ທົ່ງນາ ເມື່ອອອກໄປແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ວິທີຕອນນ້ອງເຜີ ເຂົາກໍເຂົ້າໄປທຳລາຍອາເບັນນ້ອງຊາຍຂອງຕົນເອງຈົນເຖິງຕາຍຄາມື ຄາອິນຈຶ່ງກາຍເປັນຄົນຂ້າຄົນຕອນແລກຂອງໂລກ ມັ ນເປັນການຂ້າທີ່ມີການວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າຢ່າງລະອຽດແລະແນບນຽນ ດ້ວຍກິດທີ່ມຸ່ງຮ້າຍ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວທ່ານຜູ້ຟັງ ຄວາມໂກດຮ້າຍເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໃຜກໍໄດ້ ເພາະສະນັ້ນເມື່ອໃດທີ່ເຮົາ ໃຈ ຮ້າຍ ເຮົາຈະຕ້ອງລະງັບຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ຢູ່ສະເໝີ ທ່ານຜູ້ຟັງເຫັນຫຼືບໍ່ວ່າ ຄວາມບາບນັ້ນເມື່ອເກີດຂຶ້ນພຽງນ້ອຍດຽວ ເມື່ອເອວາກິນໝາກໄມ້ ມັນກໍໄດ້ກາຍມ າເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຄິດເອົາໄວ້ ເມື່ອລູກຊາຍຄົນແລກທີ່ນາງຮັກແລະຫວັງຈະເພິ່ງ ໃນບັ້ນປາຍນັ້ນກໍກາຍມາເປັນຄາດຕະກອນຂ້ານ້ອງຊາຍຂອງຕົວເອງ ອາດຳແລະເອວາທຳຜິດຕໍ່ພ ຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄາອິນກໍໄດ້ທຳຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາທຳຜິດຢ່າໄດ້ເບິ່ງຂ້າມໄປເລີຍ ເພາະມັນຈະຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຈົນກາຍເປັນຄວາມຜິດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ຄົນທີ່ໂກງເງິນຂອງ ຄົນອື່ນ ເຂົາເລີ່ມຈາກການລັກເທື່ອລະໜ້ອຍເທື່ອລະໜ້ອຍ ຈົນໃນທີ່ສຸດເມື່ອບໍ່ມີໃຜຈັບໄດ້ເຂົາກໍຍ່າມ ເຂົາຈຶ່ງໂກງເອົາເງິນນັ້ນ ຫຼືລັກເອົາເງິນນັ້ນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອຖືກຈັບໄດ້ຈຶ່ງກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ເ ສື່ອມເສຍ ແລະ ທຳລາຍຊີວິດຂອງຕົນ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາດ້ວຍ ຫຼັງຈາກທຳຜິດແລະປົກປິດສົບຂອງນ້ອງຊາຍເອົາໄວ້ແລ້ວ ຄາອິນຈຶ່ງໜີຕະເຫຼີດເປີດເປີງໄປ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຖາມເຂົາວ່າ ນ້ອງຊາຍຂ ອງເຈົ້າຢູ່ໃສ ຄາອິນຕອບຢ່າງໃດ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ຄາອິນຕອບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະຕ້ອງໄປດູແລນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທຸກເວລາ ນີ້ເປັນຄຳຕອບທີ່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງ ແມ່ນວ່າທຳຜິດແລ້ວ ເຂົາກໍຍັງບໍ່ຍິນຍອມຮັບຄວາມຜິດນັ້ນເລີຍ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ເພາະເລື່ອງລາວຂອງຄາອິນ ຈົບລົງຢ່າງໜ້າອະນາດໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ເລື່ອງນີ້ຈົ່ງເປັນອຸທາຫອນສອນໃຈສ ຳລັບເຮົາທຸກໆຄົນວ່າ ບາບພຽງເລັກນ້ອຍນັ້ນ ຖ້າບໍ່ລະມັດລະວັງ ມັນອາດຈະກາຍເປັນຄວາມຜິດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂຶ້ນມາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເສຍດາຍເວລາຂອງພວກເຮົາໝົດໄປອີກແລ້ວ ພວກເຮົາຈະມາ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່
ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທັດສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ